بىز بۇ كۈندىن، مۇشۇ كۈندىن غەپلەتتە قاپتۇق ئەمەسمۇ؟ مۇشۇنداق بىر ھەيۋەتلىك، دەھشەت كۈندىن غەپلەتتە قاپتۇق. بىز دۇنيادا ياشىغان ۋاقتىمىزدا بۇ كۈننىڭ ھېسابىنى قىلماپتۇق ئەمەسمۇ؟ دەپ، بەلكى بىز مۇشۇ كۈننى ئىنكار قىلىش، مۇشۇ كۈنگە تەييارلىق قىلماسلىق بىلەن ئۆز-ئۆزىمىزگە زۇلۇم قىپتۇق دېيىشىدۇ. بىر يۈز يىگىرمە تۆت مىڭ پەيغەمبەرلەر ئاگاھلاندۇرغان. ئاللا بىر يۈز تۆت كىتاب چۈشۈرۈپ ئاگاھلاندۇرغان. نەچچە مىڭ دەۋەتچىلەر بىزنى مۇشۇ كۈن بار دەپ ئاگاھلاندۇرسا، نەچچە مىڭ كىتابلاردا مۇشۇ كۈنگە تەييارلىق قىلىڭلار دەپ بىزنى ئاگاھلاندۇرسا، بىز بۇنىڭغا پەرۋا قىلماي، مەنسىتمەي دۇنياغا بېرىلىپ كېتىپ، مۇشۇ كۈنگە تەييارلىق قىلمىغانلىقتىن ئۆز-ئۆزىمىزگە زۇلۇم قىپتۇق، دېيىشىدۇ. سىلەر، يەنى مۇشرىكلار، ھەقىقەتەن سىلەر ئاللانى قويۇپ ئىبادەت قىلغان بۇتلىرىڭلار بىلەن، تاغۇتلىرىڭلار بىلەن، مال-دۇنيالىرىڭلار بىلەن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر. سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر. دۇنيادا نېمىنى كەينىگە كىرىپ، شۇ نېمىگە ئىبادەت قىلغان، نېمىگە شۇ باش ئۇرۇپ، نېمىگە قۇل بولۇپ يۈرگەن بولساڭلار، شۇنىڭلارغا قوشۇلۇپ ئۆزەڭلار بىرگە دوزاخقا كىرىسىلەر. ئەمدى ئەگەر سىلەر شۇ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتلار، پۇل-مېلىڭلار، شۇ تاغۇتلىرىڭلار ئىلاھلار بولىدىغان بولسا دوزاخقا كىرمىگەن بولاتتى. ھەممىڭلار شۇ سىلەر ۋە ئۆزەڭنىڭ ئىبادەت قىلىدىغان نەرسىلىرىڭلار ھەممىسى دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ. ھۆرمەتلىك قېرىنداشلىرىمىز بۈگۈن بىز مۇشۇ ئايەت بىلەن ئاخىرەت توغرىلىق ئىككىنچى دەرسىمىزنى باشلايمىز. بىز دېگەندەك بۇ ئايەتتە قىيامەت توغرىلىق سۆزلىگەن ئايەت. ئەنە بىز دېدۇق قىيامەت ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ كىچىك قىيامەت چوڭ قىيامەت دەپ. ئەمدى كىچىك قىيامەت ھەر بىر ئىنساننىڭكى روھ بەدىنى بىلەن ئايرىلىش بىلەن باشلىنىدۇ. ئەمدى بىز مۇشۇ روھنىڭ بەدەندىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن بىر ئەسكەرتىپ ئۆتىدىغان ئىككى مەسىلە بار. شۇنى بىر ئەسكەرتىپ ئۆتىمىز. بۇ مەسىلىنىڭ بىرىنچىسى ۋەسىيەتنامە. ئەمدى بۇ ۋەسىيەت قىلىش بىر سۈننەت مەسىلىسى بولسىمۇ، لېكىن بۇ ۋەسىيەت بەزىدە بىز ئۈچۈن ۋاجىپ پەرز بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز مۇسۇلمانلار ئامال بار ئەۋلادلىرىمىزغا بىر ئائىلىنىڭ دەستۇرى بولغۇدەك، بىزدىن كېيىن شۇ ئائىلە شۇ بىزنىڭ ۋەسىيەتنامىمىزنى دەستۇر قىلىپ، بىر دادام مۇشۇنداق بىزگە چوڭ بىر ۋەسىيەت قىپتىكەن، دەپ، شۇنىڭ بويىچە ماڭغىدەك بىر ۋەسىيەتنامە قالدۇرۇپ قويۇشىمىز ناھايىتى مۇھىم. توغرا، بىزنىڭكى دەستۇرىمىز قۇرئان ھەدىسلەر بار. لېكىن نۇرغۇنلىرىمىز بۇ قۇرئان ھەدىسلەرنى بىلەلمەيمىز، ئوقۇيالمايمىز. ئە بىز مۇسۇلمانلاردا مۇشۇ ئاتا ئانىمىزنى ناھايىتى چوڭ كۆرىدىغان، ئۇلارنىڭ قەدرىگە ھاياتلىق چاغدا يېتىپ بولالمىساقمۇ، ئۆلگەندىن كېيىن يېتىدىغان بىر ئادىتىمىز بار ۋە ئۆلگەندىن كېيىن ئۇلارغا بولغان سەمىمىيىتىمىز ناھايىتى ئېشىپ كېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلارغا بولغان سەمىمىيىتىمىزنى ئەمەلىي ئىسپاتلاش ئۈچۈن ئۇلارنىڭكى بىر دۇنيادا قىلغان ئارزۇلىرىنى ئىجرا قىلغۇمىز كېلىپ كېتىدۇ. مېنىڭ قىلىدىغان تەۋسىيەم مۇشۇ ۋەسىيەتنامە قالدۇرۇش. ئەمدى بۇ ۋەسىيەتنامە توغرىلىق رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىسى شەرىپتە، بىر مۇسۇلمان بىر ۋەسىيەت قىلىشقا ئەڭ تېگىشلىك نەرسە بولۇپ قالسا، يەنى ۋەسىيەت قىلغۇدەك بىر مۇھىم ئىشلار بولۇپ قالسا، ئىككى كۈن خاتىرجەم ئۆتىدىكەن، چوقۇم شۇ ئىككىنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭكى ۋەسىيىتى يېزىلىپ يېنىدا بولۇشى كېرەك دېگەن بىر ھەدىس بار. ئىبن ئۆمەر رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ دەيدۇ، مەن مۇشۇ ھەدىسنى پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن ئاڭلىغاندىن تارتىپ ماڭا بىر كېچىمۇ ئۆتمىدى، مەن ۋەسىيىتىمنى يېزىپ بولدۇم، دېگەن. بولۇپمۇ بۇ ۋەسىيەتنامىدە ئەگەر بىزدە كىشىلەرنىڭ ھەققى بولسا بۇ توغرىلىق ۋەسىيەت يېزىپ قويۇش چوقۇم بىز ئۈچۈن ۋاجىپ چۈنكى كىشىلەرنىڭ ھەققىنى بىز ئېلىپ كېتىپ قالساق كېيىن ئۇنىڭ بىر ھۆججەتلىرى بىر ئىسپاتلىرى بولماي قېلىپ قالسا بىزنىڭكى ئاخىرەتتە ناھايىتى بىزگە نىسبەتەن چوڭ بىر يۈك بولۇپ قالىدۇ ھەتتا بىزنىڭ جەننەتكە كىرىشىمىزگە ناھايىتى ئېغىر توسالغۇ بولىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز مۇشۇ ۋەسىيەتنامە يېزىش ھەمدە ئۇ ۋەسىيەتنامىدە چوقۇم بىرىنچى بولۇپ بالىلىرىمىزغا مۇشۇ ئىسلامدا ئاداققىچە چىڭ تۇرۇپ، دىندە چىڭ تۇرۇپ، دىن ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ، ئەي بالام، دۇنياغا ئاللا سەن بىلەن بىزنى ئۆزىگە ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ياراتقان، بالام بۇ دۇنيا دېگەننىڭ تۆت كۈنلۈك بىر جاھان، بىزنى ئاللا ئاساسىي جەھەتتىن بىرىنچى بولۇپ مۇشۇ دۇنيادىكى يارىتىشتىكى مەقسىتى ئۆزىگە ئىبادەت قىلدۇرۇش ئۈچۈن ياراتقان، شۇنىڭ ئۈچۈن سەن مۇشۇ ھاياتىڭدا قۇرئاننى دەستۇر قىلغىن ھەدىس رەسۇلۇللانى ھاياتلىق يولدىكى چىرىغىڭ قىلغىن بالام مەن ساڭا بىردىن بىر قىلىدىغان ۋەسىيىتىم بۇ دۇنيادا ھالال يە ياخشى قىل ئاخىرقى تىنىقىڭ كەپ قالغاچىلىك مۇسۇلمان ياشا دەپ خۇددى ئىبراھىم ئەلەيھىسسالام ئۆزىنىڭ بالىلىرىغا ۋەسىيەت قىلغاندەك ۋەسىيەت قىلىش كېرەك چۈنكى ئىبراھىم ئەلەيھىسسالامنىڭكى بالىلارغا ۋەسىيەت قىلغىنى قۇرئانى كەرىم نەقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ. ئىنناللاھا ئىستەفا لەكۇمۇددىن فەلا تەمۇتۇننە ئىللا ۋە ئەنتۇم مۇسلىمۇن. تەرجىمىسى، ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالا ھەقىقەتەن مۇشۇ دىننى سىلەرگە تاللىۋالدى، مۇشۇ دىننى سىلەرگە تاللاپ بەردى ئاللاھ. ئۇنداق بولغاندىكىن سىلە زادى ئاداققىچە ئاشۇ مۇسۇلمان ئاخىرى تىنىقىڭ قالغىچە مۇسۇلمان بولۇپ ئۆلۈپ كېتىڭلار دەپ بۇنى ناھايىتى تەكىتلەپ ۋەسىيەت قىلغانلىقىنى ئاللا سۇبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە تىلغا ئالغان شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئىبراھىم ئەلەيھىسسالامنىڭ يولىنى تۇتمايدىكەنمىز بىز ھەرگىز نىجات تاپالمايمىز چۈنكى قۇرئانى كەرىمدە ومن يرغب عن ملة ابراھیم الا من سفه نفسه دەيدۇ ماش ئىبراھىمنىڭ يولىنى تۇتماي ماڭغان ئادەم ھەممىسى گالۋاڭ دۆت ئادەملەر دەيدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بىرىنچى بولۇپ ئائىلىمىزگە ئەي بالىلىرىم مەن ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ماش دىننى چۈشەندۈرۈڭلار دەپ بولسا بالىلىرىم ھېچ بولمىغان چاغدا ھەپتىدە بىر قېتىم يىغىلىپ، ماش مېنىڭ بالىلىرىم، مېنىڭ نەسلىم بولغان مېنىڭكى ئەۋلادلىرىم ئەگەر مېنى رازى بولسۇن دېسەڭلار، مېنى قەبرەمدە خاتىرجەم ياتسۇن دېسەڭلار ئەي بالىلىرىم، ھەپتىدە بىر قېتىم يىغىلىپ، مۇشۇ ئائىلىدە بىر ئىسلام ئۆگىنىڭلار، قۇرئان ئۆگىنىڭلار، ھەدىس ئۆگىنىڭلار، دىن ئۆگىنىڭلار دەپ مۇشۇنى ئائىلە دەستۇرى قىلىپ، مۇشۇنداق ۋەسىيەت قىلىپ، ئىسلامنىڭ ئائىلىمىزدە ئاداققىچە داۋاملىشىشى ئۈچۈن مۇشۇنداق ۋەسىيەت يېزىپ قويۇشىمىز ناھايىتى مۇھىم قېرىنداشلار. لېكىن ئۆزىنىڭكى گەدىنىدە ماددىي ھوقۇقلار بولسا، بۇنى ئىگىسىگە قايتۇرۇش توغرۇلۇق ۋەسىيەت يېزىپ قويۇش، ئاندىن كېيىن كىم يۇيىدۇ، كىم كەپەنلەيدۇ، كىم دەپنە قىلىدۇ، بۇنىمۇ يېزىپ قويساق ياخشى، چۈنكى سالىھ ياخشى ئادەملەر نامىزىمىزغا قاتناشسا، سالىھ ياخشى ئادەملەر بىزنى يۇيۇپ كەپەنلىسە بۇنىڭ ئاخىرەتلىكىمىز ئۈچۈن پايدىسى بار. ئانىڭدىن كېيىن يەنە بىر مۇھىم ئىش ئۇيغۇر مۇسۇلمانلار چوقۇم ھەر بىرىمىزنىڭ ۋەسىيەت قىلىدىغان ئىشى، ماش بىز ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن نۇرغۇن بىدئەت ئىشلار بار. بۇ بىدئەت دېگەن بەك يامان قېرىنداشلار. قىرىق نەزىرىسى، يىل نەزىرىسى دېگەنگە ئوخشاش، ئۆلۈك يىغلاشقا ئوخشاش، مۇشۇ قاملاشمىغان قۇرئان ھەدىستە يوق. مۇشۇنداق بىر بىدئەت بىزنىڭكى مېيىت ئۇزىتىش ئادەتلىرىمىز بار. بۇنى قىلماڭلار، قىلساڭلارمۇ مەن ئاللانىڭ ئالدىدا بۇنىڭغا مەن ئىگە ئەمەس دەپ ئېنىق ئۆزىمىزنىڭكى گەدىنىدىن چوقۇم ساقىت قىلىدىغانغا بىر ۋەسىيەت قىلىشىمىز كېرەك. بولمىسا، بىز ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن بۇلار قاملاشمىغان بىدئەتلەرنى قىلىپ قالسا، بىزگە زىيىنى تېگىدۇ قېرىنداشلار. لېكىن بۇ ۋەسىيەتنى چوقۇم دىننى بىلىدىغان بىر دىنىي ئالىمغا كۆرسىتىشىمىز ۋە شۇنداقلا بۇ ۋەسىيەتكە ياخشى، پەزىلەتلىك مۇسۇلمانلاردىن ئىككىنى گۇۋاھ قىلىشىمىز كېرەك. ئىسلامنى بىلىدىغان ئالىمدىن بۇ مەن يازغان ۋەسىيىتىم قۇرئان ھەدىسكە ئۇيغۇنمىكە، ئۇيغۇن ئەمەسمىكە دەپ بۇنى ئايرىپ بېرىش ئۈچۈن بىر ئالىم، ئىككىنچىسى ئىككى مۇسۇلمان گۇۋاھ بولۇشى كېرەك. يەنە بۇ ۋەسىيەت قىلغان چېغىمىزدا مىراسنى چوقۇم شەرىئەت بويىچە بۆلۈشۈش. ئەگەر بىزنىڭكى بىرەر كېسەل بالىمىز ياكى باشقا بالىلىرىمىزغا ئاز پاز پۇل بېرىپ، ئۆي سېلىپ بېرىپ، ئايرىم چىقىرىپ بولغان، ئەمما بىر كىچىك بالىلىرىمىز قېلىپ قالسا، ھە ئۇنىڭغا ئاز تولا بىر ھەدىيە سۈپىتىدە ئاشۇ چوڭ بالىلىرىمىزغا قانچىلىك پۇل خەجلىگەن بولساق، شۇنىڭغا ئازراق پۇللارنى ھەدىيە قىلىپ، ھە قالغىنىنى شەرىئەت بويىچە مىراس بۆلۈشۈڭلار دېسەك ناھايىتى ياخشى بولىدۇ قېرىنداشلار. چۈنكى بۇ نۇرغۇن بىز ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن بەزى جېدەل ماجرا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلىمالار بىر نورمال مۇسۇلمان ئۈچۈن ۋەسىيەت قالدۇرۇش سۈننەت دېسە، بەزى مۇھىم مۇشۇنداق ئۇرۇش تالاشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ماددىي ھەق، ھوقوق، مۇشۇنداق ئائىلىمىزدە بىر دىنىي نورمالسىزلىق بولسا مۇشۇ ھالەتلەردە ۋەسىيەت يېزىپ قالدۇرۇش ۋاجىپ دېگەن. ئەمدى بىز ساھابە كىراملارنىڭكى تەرجىمھاللىرىغا قارىساق ئۇلار داۋاملىق ۋەسىيەت قالدۇرغان.

ئاللانىڭ شېرىكى يوق. ۋە مەن يەنە شۇنداق دەپ گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، مۇھەممەد سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بولسا ئاللانىڭ بەندىسى ۋە ئاللانىڭ ئەلچىسى، ۋە ئەننەس سائەتە ئاتىيەتۇن لا رەيبا فىيھا، ۋە ئەنناللا يەبئەسۇ مەن فىل قۇبۇر، دەپ، سۈرە ھەجنىڭ يەتتىنچى ئايىتىنى نەقىل قىلىپ مۇشۇنداق ۋەسىيەت قىلغان. يەنى، ھەقىقەتەن قىيامەت ئالدىمىزدا كېلىدۇ، بۇنىڭ كېلىشى شەك يوق، ئاللا تائالا بولسا قەبرىدىكى ھەممە ئادەملەرنى قايتا تىرىلدۈرىدۇ، دەپ مۇشۇنداق ئايەتلەرنى يېزىپ، ئاندىن كېيىن ئائىلىسىدىكىلەرگە سىلەر مۇشۇ مەندىن كېيىن تەقۋادارلىق بىلەن ياشاڭلار، ئۆزئارا ئۆم ئۆتۈڭلار، ئاللاھ ۋە ئاللاھنىڭ رەسۇلىغا ئىتائەت قىلىپ ياشاڭلار، سىلەر مۆمىن ھالەتتە ياشاڭلار، دەپ مۇشۇنداق ۋەسىيەت قالدۇراتتى. ئاندىن كېيىن مېنى پالانى يۇسۇن دەپ دىندا چىڭ تۇرۇش ۋە ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ئائىلىسىنىڭ ئىسلام بىلەن ياشاش توغرۇلۇق ناھايىتى ئوبدان ۋەسىيەت قىلاتتى. بىزمۇ مۇشۇنداق ۋەسىيەت قىلىش ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭكى مۇشۇ ئائىلىمىزگە بولغان مەجبۇرىيىتىمىزگە ئەڭ ئاخىرقى مەجبۇرىيىتىمىزنى مۇشۇنداق ئادا قىلىپ كەتسەك ياخشى. بۇ بىر بىز ئاساسلىق تېمىغا كىرىشتىن بۇرۇنقى بىرىنچى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن ئىشىم. ئىككىنچى ئىش قېرىنداشلىرىم. ئىككىنچى مېنىڭ بۈگۈن ئەسكەرتىپ ئۆتىدىغان ئىشىم. رەسۇل ئەكرەم سەللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم، بىر ئادەم قانداق ھالەتتە ئۆلۈپ كەتكەن بولسا، قەبرىدە شۇنداق ھالەتتە قوپىدۇ، دېگەن ھەدىسلەر بار. يەنى بىر ئادەم ھاراق ئىچىپ ئۆلۈپ كەتكەن بولسا ئاشۇ مەست ھالەتتە قوپىدۇ زىنا قىلىپ زىنا قىلغان ئۈستىدە ئۆلۈپ كەتسە ئاشۇ زىنا قىلغان ھالەتتە قوپىدۇ ئەگەر بىر ئادەم ئاللاھقا سەجدە قىلىپ ئۆلۈپ كەتكەن بولسا سەجدە قىلغان ھالەتتە قوپىدۇ ئەگەر ھەج جەريانىدا ئۆلۈپ كەتسە لەببەيك ئاللاھۇممە لەببەيك دەپ مۇشۇنداق ئورنىدىن تۇرىدۇ يەنى ئىنسان مۇشۇ دۇنيادا قانداق ھالەتتە ئۆلۈپ كەتكەن بولسا ئاخىرەتتە شۇنداق ھالەتتە تىرگۈزۈلىدۇ دېگەن بىز بۇنى ئىسلام دىنىدا ئاخىرقى ھاياتنىڭ ياخشى بولۇشى ۋە ئاخىرقى ھاياتنىڭ يامان بولۇشى دەپ ئۆلىمالىرىمىز ئايرىيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز قانداق قىلغان چاغدا ئاخىرقى تىنىقىمىز ياخشى ھالەتتە تۈگەپ كېتىمىز، قانداق قىلغان چاغدا ئاخىرقى تىنىقىمىز يامان ھالەتتە مەسىيەت ئىچىدە ئۆلۈپ كېتىمىز، بۇ ھەقتە ئىككى ئېغىز توختىلىپ ئۆتىمەن قېرىنداشلىرىم. ئەمدى بۇ ئىنسان مۇشۇ ئاخىرەت سەپىرىنى قىلماقچى بولغان چاغدا ئىككى خىل ھالەت بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچىنچىسى يوق. ياكى تىنىقى چىققان ۋاقتىدا بۇ ئىنسان تائەت ئىچىدە ئاللا رازى بولغان ياخشى ئىش ھالىتىدە تىنىقى بەدەندىن چىقىدۇ، ياكى ئاللا رازى بولمايدىغان، قۇرئان ھەدىسكە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان گۇناھ مەسىيەت ئىچىدە، شۇ گۇناھ مەسىيەت ئۈستىدە بۇ ئىنساننىڭكى تىنىقى تېنىدىن چىقىدۇ. ئەمدى بىر ئىنساننىڭكى مۇشۇ ئاخىرقى ھاياتىنىڭكى، يەنى ئۆلۈمىنىڭكى ئالدىدا ياخشى بولۇپ قېلىشى بۇ مۇنداق بىر تەلەيگە بېقىشلىق ياكى تاسادىپىيلىق ئەمەس. بىر ئادەم مۇشۇ ئۆلگەندىن كېيىن مەن ئاللاغا ھېساب بېرىمەن دەپ تەييارلىق قىلىپ، بىر ئەمەللەرنى قانچە قەدەر سەمىمىيەت بىلەن، ئەستايىدىللىق بىلەن قىلسا، ئېنىق ئۇنىڭكى ئاخىرقى تىنىقى ياخشى ھالەتتە چىقىدۇ. ئەمدى بۇنىڭ بۇ ئىشتا ئىنساننىڭ شۇ ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى، ئۆزىنىڭكى مۇشۇ دۇنيادىكى ئاللاھقا بولغان ئىمان، ئېتىقادى رول ئوينايدۇ. ھەر بىر ئادەمنىڭكى ئاللا تائالا بەرگەن نېمەتنى، كۈچ-قۇۋۋەتنى، مال-دۇنيانى مۇشۇ ئاخىرەت ئۈچۈن ئىشلىتىپ، مۇشۇ ئۈچۈن تەييارلىق قىلىپ، مۇشۇ كۈن ئۈچۈن يەنى مۇشۇ مۇشۇ. مۇشۇ سەكراتتىكى ۋە قەبرىدىكى، قىيامەتتىكى كۈنلەر ئۈچۈن تەييارلىق قىلىپ قىلغان بولسا، چوقۇم ئاللا سۇبھانەھۇ تائالا بۇنىڭغا ياخشى ئۆلۈم بېرىدۇ. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا مۇشۇ كۈندىن ئاگاھلاندۇرۇش ئۈچۈن بىر يۈز يىگىرمە تۆت مىڭ پەيغەمبەر ئەۋەتتى، بىر يۈز تۆت كىتاب چۈشۈردى. بۇ كىتاب ھەق يولنى كۆرسەتتى، يامان يولدىن ئاگاھلاندۇردى. ئاندىن كېيىن ئىنسان ئۆزىنى يا ئا سەپكە تىزىملىتىدۇ يا مۆمىنلەر سېپىگە تىزىملىتىدۇ يا كاپىرلار سېپىگە تىزىملىتىدۇ يا مۆمىنلەرنىڭ سېپىگە تىزىملىتىدۇ خالىسا ھىدايەت ۋە نۇر يولىدا ماڭىدۇ ياكى كاپىرلار سىنىپىغا تىزىملىتىپ ئۆزى بۇ ھىدايەت يولىدىن يۈز ئۆرىدۇ ئەندى بۇ ئىنساننىڭ ئۆزىنىڭ ئەركىنلىكى مەيلى توغرا يولدا ماڭسۇن مەيلى دالالەت يولدا ماڭسۇن ئۆزى تاللىۋالغان بولىدۇ مۇشۇ تاللاشنىڭكى نەتىجىسىدە ياكى يامان ئۆلۈمدە ئۆلىدۇ يا ياخشى ئۆلۈمدە ئۆلىدۇ. ئاللاھنىڭكى رەھمەت ۋە مەغپىرەت ئىشىكى داۋاملىق يىگىرمە تۆت سائەت ئوچۇق. ئۇ ئاللاھنىڭكى ئىشىكىگە بارىدىغان ھېچقانداق بىر توساق يوق. كىمكى سىراتىل مۇستەقىمدىن ئىبارەت توغرا يولدا ماڭسا، ئاللاھنىڭ رەھمەت ئىشىكىگە بارىدۇ. كىمكى بۇ يولدىن چەتنەپ باشقا يەرگە كېتىدىكەن، ئۇ ئۆزىنىڭ ئىشى. ئاللاھ سۇبھانە تائالا مۇشۇ پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىش ئارقىلىق، قۇرئان نازىل قىلىش ئارقىلىق مۇشۇ ئىنساننى مۇشۇ دۇنيادا بىر شەيتاننىڭكى ئولجىسى بولاپ كەتمەي، بىر ياخشى مۆمىن بەندە بولۇشقا ئۈندەيدۇ. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇشۇ ئەبا جەھىلگە قانچىلىك دەۋەت قىلغان بولسا، ئوخشاشلا ئۆمەر رەزىياللا ئانھۇغىمۇ شۇنداق دەۋەت قىلدى. ئۆمەر رەزىياللا ئانھۇنى تەۋھىدكە قانچىلىك چاقىرغان بولسا، ئىسلامغا قانچىلىك چاقىرغان بولسا، ئەبۇ جەھىلنىمۇ شۇنداق چاقىردى. ئۇ ئۆمەر رەزىياللا ئانھۇغا ئون كۈن چاقىرىپ، ئەبۇ جەھىلغا توققۇز كۈن چاقىرغان ئىش يوق. ئىككىسىنى ئوخشاش دەۋەت قىلدى. ھەتتا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم دۇئا قىلىپ، ئەي مېھرىبان ئاللا، سەن مۇش ئۆزەڭگە ئەڭ يېقىن مۇش ئىككى ئادەمنىڭ ھىدايەت قىلىش ئارقىلىق ئىسلامنى ئەزىز قىلساڭ. بىرىنچىسى ئەبۇ جەھىل، ئىككىنچىسى ئۆمەر ئىبن خەتتاب، دەپ ھەتتا ئەبۇ جەھىلنى ئۆمەر خەتتابتىن ئالدىدا تىلىدى. لېكىن بۇ ئىككى شەخسنىڭ جاۋابى نېمە بولدى؟ ئەبۇ جەھىل بولسا زالىم پىرئۆننىڭ يولىنى تاللاپ، شۇنىڭ قەدەم ئىزىدا مېڭىپ، مۇشۇ ئىسلام ئۈممىتىنىڭ پىرئۆنىگە ئايلاندى. ئەمما ئۆمەر رازىياللاھۇ ئەنھۇ بولسا ھەقىقەتكە بويسۇنۇپ، رەسۇل ئەكرەم ساللاللا ئەلەيھى ۋەسەللەمنى ياخشى كۆرۈپ، ئىسلامنى ياخشى كۆرۈپ، قۇرئان بىلەن ھىدايەت تېپىپ، پەيغەمبەر ساللاللا ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يېنىدا ئايرىلماي تۇرۇپ، ئىسلام ئۈچۈن بارلىقىنى ئاتاپ، پاروق دەپ ئاتالدى. ۋە شۇنداقلا رەسۇل ئەكرەم سەللاللائۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆزىنىڭ جىيەنى ئەلى رادىياللائۇ ئانھۇنى بىر ئالاھىدە بىر دەۋەت قىلمىدى ياكى ئايرىم ئەكىرىپ سۆزلەشمىدى ياكى ئۇنىڭ تاغىسى ئۆزىنىڭ تاغىسى ئەبۇ لەھەبكە ئايرىم بىر دەۋەت قىلمىدى بەلكى ئىككىسىنى ئوخشاشلام ئەشھەدۇ ئەن لا ئىلاھە ئىللاللا دەڭلا دۇنيا ئاخىرەتتە نىجات تاپىسىلە دېسە ئەلى رادىياللائۇ ئانھۇ كىچىك بولسىمۇ ھەقىقەتنى قوبۇل قىلدى شۇنىڭ بىلەن ئىسلامنىڭكى باتۇر ياشلار قاتارىدىن ئورۇن ئالدى. شۇ پەيتنىڭ ئۆزىدە ئەبۇ لەھەب بولسا ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن زالالەت يولىنى تاللىۋالدى. دېمەك، بىر ئىنساننىڭ ئاخىرقى مۇشۇ ياخشى ئۆلۈم، يامان ئۆلۈمگە بولۇشى، بۇ مۇنداق بىر تاسادىپىيلىق ياكى ئۇنىڭ تەلىيىگە بېقىشلىق ئىش بولماستىن، قېرىنداشلىرىمىز، بۇ ئاش پۈتۈن ھاياتلىقتىكى ئەمەللەرنىڭكى ئاخىرقى خۇلاسىسى، ئاخىرقى يىغىندىسى. ھەدىسشۇناس ئىمام ئەلبانى رەھمەتۇللا ئەلەي ئۆزىنىڭكى جىنازە ھۆكۈملىرى دېگەن كىتابىدا بىر ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان، مەن قالە لا ئىلاھە ئىللاللاھ ئىبتىغاء ۋەجھىللا خۇتىمە لەھۇ بىھا دەخەلەل جەننە، ۋە مەن سامە يەومەن ئىبتىغاء ۋەجھىللا خۇتىمە لەھۇ بىھا دەخەلەل جەننە. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان سەھىھ ھەدىسكەن بۇ ھەدىسنىڭ تەرجىمىسى كىمكى ئاللاھنىڭ رىزالىقى ئۈچۈن يەنى پەقەت ئاللاھنى رىزالىغىن دەپ باشقا بىر مەنپەئەت باشقا نەرسىنى ئويلىماي لا ئىلاھا ئىللاللا دېگەن بولسا ۋە شۇنىڭ بىلەن ھاياتى ئاخىرلاشقان بولسا جەننەتكە كىرىدۇ دېدى. كىمكى پەقەت ئاللاھ رىزالىقى ئۈچۈن ئاللاھنى دەپلا بىر روزا تۇتقان بولسا، شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ھاياتىغا خاتىمە بېرىلىپ تۈگەپ كەتكەن بولسا بۇ جەننەتكە كىرىدۇ دېدى. كىمكى ئاللاھ رىزالىقىنى دەپلا بىر سەدىقە بەرگەن بولسا، شۇنىڭ بىلەن بۇنىڭ ھاياتىغا خاتىمە بېرىلگەن بولسا بۇ جەننەتكە كىرىدۇ دېدى. دېمەك، بىر ئادەم مۇشۇ ھاياتىدا بىر ياخشى ئىشنى قىلىپ، شۇ ياخشى ئىش ئۈستىدە ئۆلۈپ كېتىپ قالسا، بۇ ئادەمنىڭكى، يەنى جەننەتكە كىرىدىغانلىقىنىڭ بىر ياخشى ئالامەتلىرى قېرىنداشلىرىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز داۋاملىق بۇ ئۆلۈم دېگەن قاچان كېلىدۇ بىلمەيمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بىر مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ بىر گۇناھ مەسىيەت ئۈستىدە ئۆلۈپ كېتىشتىن ناھايىتى ئېھتىيات قىلىپ، ھاياتىنى داۋاملىق ياخشى ئىش بىلەن ئۆتكۈزۈشنى تەۋسىيە قىلىدۇ. ئەمدى ئىسلام ئالىملىرىمىز مۇشۇ بىر ئادەمنىڭكى ئاخىرقى ھاياتىنىڭ بىر ياخشى تاماملىنىشى، مۇشۇ دۇنيادىن بىر ئېسىل ئىشلار بىلەن خوشلىشىشىغا ياردىمى بولىدىغان ۋە شۇنداق ئۆلۈپ كېتىشكە مۇۋەپپەق قىلىدىغان بىر نەچچە ئىشلار بار دەپ بىر نەچچە ئىشلارنى سانىغان. بۇنىڭ بىرىنچىسى، ئەسسىدقۇ مەئەللا دەيدۇ، يەنى ئاللا بىلەن راستچىل بولۇش، ئاللاغا سەمىمىي بولۇش دەيدۇ. بۇ ئاللاغا سەمىمىي بولۇش دېگەن، ئەمدى بىز مۇشۇ دۇنيادا بىر مۇسۇلماننىڭ قىلغان ھەممە ئىشلىرى، بىزنىڭ شۇ ئەتىگىنى قوپۇپ ئەسسالامۇئەلەيكۇم دەپ بىر مۇسۇلمانغا كۈلۈمسىرىگىنىمىزدىن تارتىپ ئوقۇغان نامىزىمىز، قىلغان ئەمگىكىمىز ھەممىسى ئىبادەت بولىدۇ. مۇشۇ ئىبادەتنى پەقەت ئاللا رىزالىقى ئۈچۈن قىلىش، قىلغان ھەممە ئىشىمىزدا ئاللا رىزالىقىنى مەقسەت قىلىش. بۇنىڭدا بىر ئىنساندىن ياكى ئۆزىمىزنىڭ مەنپەئەتنى ئىش قىلىپ، بىز بۇ قىلغان ئىشىمىزگە ھېچكىمنى بىرسىنى شېرىك قىلماسلىق پەقەت ئاللا ئۈچۈن قىلىش مانا بۇ ئاللاغا سەمىمىي بولۇش دېگەننى كۆرسىتىدۇ يەنى مۇشۇ ئاخىرەت ئاخىردا ياخشى ئۆلۈپ كېتەي دېسىڭىز ئاللاغا سەمىمىي بولۇڭ دەيدۇ بۇ ھەقتە رەسۇلى ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قېشىغا بىر ئادەم كېلىپ يا رەسۇلاللا بىر ئادەم مۇشۇ ئاللاھتىن ئەجىر تىلەپ ۋە شۇنداقلا شۇ قاتاردا ئازراق بىر مۇندا بىر نام چىقىراي ياكى پۇل مال تاپامەن دەپ جىھاد قاتناشقان بولسا قانداق بولىدۇ دەپتۇ پەيغەمبەرسىلەم ھېچ قانداق ئۇنىڭ ھېچ قانداق بىر ئەجرى يوق دېدى بۇ ئادەم يەنە مۇشۇ گەپنى ئۈچ قېتىم تەكرارلاپتۇ پەيغەمبەرسىلەم ئۈچ قېتىم ھېچ قانداق ئىش يوق چۈنكى alloh azza va jal alloh subhanahu va taolo paqat paqat o'ziga yuzda yuz xolis bo'lgan amalni qabul qildi dedi bu hadisni imom nasoiy rivoyat qilgan بىز ھەممىمىز بىلىمىز، ئىننامەل ئەمالۇ بىننىيات ۋە ئىنناما لىكۇللى ئىمرىئىن ما نەۋا دەپ ھەر قانداق ئىش نىيەتكە بېقىشلىق. ھەر قانداق ئىنساننىڭ قىلغان ئىشى ئۆزىنىڭ نىيىتى بويىچە بولىدۇ دېگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئاللاھقا ھەر قانداق ئىشنى قىلىشتا بىز ماشۇ ئاللاھ سۇبھانەھۇ ۋە تائالانىڭكى خالىس قىلساق ۋە رىزالىقى ئۈچۈن قىلىشىمىز كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن بىزدە نىيەت ئەلا دېگەن گەپ بار. بۇ ھەقتە بىر قىسسا بار. مۇشۇ مۇسا ئەلەيھىسسالامنىڭ دەۋرىدە بىر ئالىم ئۆتۈپتىكەن، مۇسا ئەلەيھىسسالامدىن تەلىم ئالغان. بەنۇ ئىسرائىل مۇسۇلمانلارنىڭ ئىچىدە بىر خىل ئاچارچىلىق بولۇپ كەتكەندە شۇئان بۇ ئالىم شۇنداق بىر تاغقا قاراپ، ئەي، مېھرىبان ئىگەم ئاللا، مۇشۇ تاغنىڭ ھەممىسى بىر ئالتۇن بولغان بولسا، مەن شۇ ئالتۇنلارغا ئاشلىق سېتىۋېلىپ، مۇسۇلمانلارغا بىر سەدىقەت، بىر ھەدىيە قىلغان بولسام، دەپ شۇنداق دېدى. شۇنىڭ بىلەن شۇ دەل شۇ چاغدا جىبرائىل ئەلەيھىسسالام مۇسا ئەلەيھىسسالامغا قېشىغا كېلىپ، ئەي مۇسا، پالانى ئادەمگە دەپ قوي، ئاللا ئۇ زاتنىڭ سەدىقىتىنى قوبۇل قىلدى، دېگەن قېرىنداشلار. بۇ نىيەتنىڭكى، سەمىمىيلىكنىڭكى ناھايىتى كاتتا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. مۇشۇ ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قاتناشقان بىر ساھابە بار، بۇ ساھابىنىڭكى ئىسمى ئابدۇللا ئىبنى جەھش. بۇ ئابدۇللا ئىبنى جەھش دېگەن ساھابە مۇشۇ ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قاتنىشىش جەريانىدا يېنىدىكى بىر قېرىندىشىغا دەيدۇ، قېرىندىشىم كېلە، يەنى ئۇرۇش بولۇشتىن بىر ئاز ئىلگىرى ياكى ئۇرۇش بولۇشنىڭ ئەتىسى، ئالدىنقى بىر كۈنى دەيدۇ، كېلە بىر دۇئا قىلايلى. شۇنىڭ بىلەن بۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان ساھابە دەيدۇ، شۇندا ئاڭلاپ تۇرسام ئابدۇللا ئىبنى جەھش شۇنداق دەپ دۇئا قىلدى، ئەي مېھرىبان ئاللا، ئىگەم ئاللا، مەن بۇ جاھادقا كېتىپ بارىمەن، ئى ئاللا، ماڭا شۇنداق بىر كۈچ-قۇۋۋەت بەرسەڭ، ئەتە مەن دۈشمەنلەر بىلەن شۇنداق بىر جەڭلەرنى قىلسام، دۈشمەنلەردىن بىر نەچچىنى قەتل قىلسام، ئانىڭدىن كېيىن ماڭا ئاجايىپ بىر كۈچلۈك ئاشۇ دۈشمەننىڭ ئىچىدىكى ئەڭ يامىنىنى ماڭا توغرىلاپ بەرسەڭ يا ئاللا. مەن شۇنىڭ بىلەن بىر جەڭ قىلسام، ئۇ مېنى ئۆلتۈرسە، بۇرۇنلىرىمنى كېسىپ، قۇلاقلىرىمنى كېسىپ، دەرەخلەرگە ئېسىپ قويسا، مەن قىيامەت كۈنىسى. مەن ئۆلگەندىن كېيىن شۇنداق تىرىلسەم ئاشتا قۇلاقلىرىم بۇللىرىم يوق قان ئېقىپ تۇرغان ھالەتتە شۇنداق ئالدىڭدا تۇرسام شۇنىڭ بىلەن سەن مېنى ھەي ئاللانىڭ بەندىسى ھەي بەندە نېچۈك سەن نېمە دەپ بۇنداق بولاب قالدىڭ دەپ سورىساڭ مەن ئى ئاللا سېنىڭ يولۇڭدا ماشتا بولدۇم دېسەم سېنىڭ بىر ماڭا بىر ئىچىڭ ئاغرىپ ماڭا بەندەم جەننەتكە دېۋىتەمىكى دېسەڭ ئى ئاللا مېنى مۇشۇنداق قىلساڭ دەپ دۇئا قىلدى دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ ساھابە دەيدۇ، ئۇرۇشنىڭكى ئاخىرىسىدا قارىسام دېگەندەك، ئابدۇللا ئىبن جەھش جەڭدە شېھىت بولۇپ، دۈشمەنلەر بۇ ساھابىنىڭكى قۇلىقىنى، بۇرنىنى كېسىپ، دەرەخلەرگە ئېسىپ قويۇپتۇ، دېگەن. بۇ ھەدىس ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان سەھىھ ھەدىس قېرىنداشلار. مانا بۇ نىيەت. شۇنداقلا رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قېشىغا بىر سەھرالىق

ما نېسىۋەڭنى ئېلىۋال دەپتى ئى ئاللانىڭ پەيغەمبىرى مەن بۇنىڭ ئۈچۈن ساڭا ئەگەشمىگەن مەن مۇش مىشەگە بىرنى يەپ دەپ ئۆزىنىڭ مۇشۇ گېلىنى كۆرسىتىپ مىشەگە بىرنى يەپ ئاللانىڭ ئالدىغا بېرىش ئۈچۈن ساڭا مەن ئىمان كەلتۈرگەن دېدى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئىن تەسدۇقىللاھا يەسدۇقۇك سەن زادى مۇش ئاللاھقا مۇشۇندا سەمىمىي بولساڭ ئاللا سېنىڭ تىلىكىڭنى ئىجابەت قىلىدۇ دېدى شۇنىڭ بىلەن ھېم بىر قېتىملىق ئۇرۇشقا كىرىپ كەتتى بىردەمدىكىن ساھابىلەر بىر ئادەمنى كۆتۈرۈپ كەلدى، قارىسا. ئوقيا گېلىدىن كىرىپ ئارقىدىن چىكەتكەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، ئەھۇۋە ھۇۋە، دېدى. يەنى، ھە، ھېلىقى ئادەم شۇمۇ؟ دەپتى، ساھابىلەر، شۇ، دەپتى. ماۋۇ ئاللاغا سەمىمىي بولۇپتى، ئاللا بۇنىڭكى نىيىتىگە قارىتا ئىش قىلدى. بۇ نىيەتنىڭكى ياخشى بولۇشى قېرىنداشلىرىمىز بىزنىڭ مانا شۇ ئۆلۈمىمىزنىڭكى ئاخىرسىتا ناھايىتى ياخشى بولۇشقا ناھايىتى پايدىلىق ئامىللارنىڭ بىرى. ئىككىنچىسى، مۇشۇ قىلغان چوڭ كىچىك گۇناھلارغا تۆۋە قىلىپ تۇرۇش ۋە ئەستايىدىل تۆۋە قىلىش. بىزنىڭ ھاياتلىق يولىمىزدا بەزى ئانداق ياكى مۇنداق ئىشلار بولمايدۇ دېگىلى بولمايدۇ قېرىنداشلار. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇنداق بىر يولدىن چەتنەپ كەتكەن چاغدا بىز شۇنداق قولىمىزنى كۆتەرسەك ئاللانىڭكى تۆبە ئىشىكى ئوچۇق. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم غەرب تەرەپتە بىر تۆبىنىڭ ئىشىكى بار. بۇنىڭدا بىر ئادەم يەتمىش يىل ماڭسا تۈگىمەيدۇ، شۇنداق يوغان دەرۋازا بۇ تۆبىنىڭ ئىشىكى، دېگەن. ئەنە بىز ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن داۋاملىق ئۆزىمىزگە تۆبىنى ئادەت قىلىش. بۇنداق قىلىش بىزنىڭكى ھاياتىمىزدا. ئۆلەپ كېتىشنىڭ ئالدىدا ياخشى بىر ھۆسنىل خاتىمە يەنى ياخشى ئاياغلىشىش بولۇشىغا پايدىسى بار. چۈنكى ئاللا سۇبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە دەيدۇ.

ناۋادا بىر گۇناھ ئىشنى قىلىپ سالغان بولسا ياكى بىلىپ بىلمەي ئۆزلىرىگە گۇناھ مەسىيەت قىلىش بىلەن زۇلۇم قىلىپ سالغان بولسا دەرھال ئاللانى ئېسىگە ئالىدۇ دەيدۇ يەنى ئاللانىڭ ئۇلۇغلىقىنى ئاللانىڭكى بۈيۈك يۈكسەكلىكىنى ئېسىگە ئېلىپ دەرھال فەستەغفەرۇ دەرھال ئۆزلىرىنىڭكى گۇناھى ئۈچۈن ئىستىغپار ئوقۇيدۇ يەنى تۆۋە قىلىدۇ پۇشايمان قىلىدۇ ئۇھسىنىدۇ دەيدۇ ئەمدى مۇشۇ ئاللاھتىن باشقا گۇناھلارنى كىممۇ كەچۈرسۇن؟ يەنى ئاللاھ ناھايتى كەچۈرۈمچان، ئاللاھ گۇناھنى كەچۈرىدۇ. قانداق چاغدا دېسە، ئۇلار ئاشۇ ئۆزى گۇناھنى قىلىپ ياكى قىغان ئىشنىڭ گۇناھ ئىكەنلىگىنى بىلىپ شۇ قىغان ئىشنى داۋاملاشتۇرمىسا، يەنى شۇ گۇناھتا چىڭ تۇرۇۋالمىسا، يەنى گۇناھنى قىغاندىن كېيىن دەرھال پۇشايمان قىلىپ شۇ گۇناھنى داۋاملاشتۇرمىسىلام ئاللا ئۇلارنىڭ گۇناھىنى كەچۈرىدۇ، دەپ. مۇشۇ ئاللا تۆبىنىڭ ئىشىكىنى ناھايىتى يوغان ئېچىۋەتكەن قېرىنداشلىرىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن باشقا قىلغان گۇناھلىرىمىزغا تۆۋە قىلىپ تۇرۇش بىزنىڭ ياخشى ئۆلۈم بىلەن ئۆلۈپ كېتىشىمىزنىڭكى ئىككىنچى ئامىلى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇۋەيسىل قارنى رازىياللا ئانھۇ ئۆزىنىڭ دۇئاسىدا شۇنداق دەپ دۇئا قىلاتتى، ئەي پەرۋەردىگارىم ئاللا! مەن ھېچنېمە ئەمەس ئىدىم، سەن مېنى ياراتتىڭ. مەندە ھېچنېمە يوقتى، شۇنداق تۇرۇپ سەن ماڭا رىزىق بەردىڭ، يا ئاللا! مەن كۆپ گۇناھلارنى قىلدىم، مېنى كەچۈرگىن، ئى ئاللا! ئى ئاللا، سەن ئەگەر جازالاي، ئازاب قىلاي دەپ قالساڭ، مەندىن باشقا ئادەمنى تاپالايسا! لېكىن مەن گۇناھلارنى كەچۈرىدىغان سەندىن باشقا ھېچكىمنى تاپالمايمەن، يا ئاللا، مېنى گۇناھىمنى كەچۈرگىن، دەپ دۇئا قىلاتتى قېرىنداشلىرىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ تەۋبە قىلىش بىر مۇسۇلمان ھاياتى ئۈچۈن بىر ئادەتكە، تۇرمۇشنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىپ كېتىشى كېرەك. ھەمدە يەنىلا مانا شۇ ئاخىرقى ھاياتىمىزنىڭ ياخشى بولۇشى ئۈچۈن، ھۆسنىل خاتىمە بولۇشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئۈچىنچى ئىش بولسا، مۇشۇ قەلبىمىز ھەر خىل كېسەللىكتىن خالىي بولۇشى كېرەك. بۇ قەلب كېسەللىكلىرىدىن ھەر خىل كېسەللىكلەر بار. شۇنىڭ بىرىنچىسى تەكەببۇرلۇق. ئەنە بۇ تەكەببۇرلۇق دېگەن نوچى ماشىنا ھەيدەش، نوچى ئۆيدە ئولتۇرۇۋېلىش ئەمەس. رەسۇل ئەكرەم ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇ تەكەببۇرلۇق دېگەندىن كېيىن، ھەقنى بىلگەندىن كېيىن ئىنكار قىلىش، ھەققە بويسۇنماسلىق، ۋە كىشىلەرنى مەسخىرە قىلىش دېگەن. باشقىلارنى مەسخىرە قىلىش. ۋە ھەقىقەت، قۇرئان، ھەدىس، ئايەتلەر ئوقۇلۇپ تۇرسا، ھەق كۆز ئالدىدا تۇرسا، بۇنىڭغا ئەگەشمىگەنلىكنى ھەقىقىي كىبىرلىك دېگەن. ئەنە بۇنىڭكى بۇنى بىز قانداق ئۆزىمىز بولۇپ قالسا قانداق ئوڭشايمىز دېگەن چاغدا، كەمتەر بولۇش بىلەن. ئاللاھنىڭ ئالدىدا كەمتەر بولۇش، ئاللاھنىڭكى مەخلۇقلىرى ئالدىدا يەنى مۇسۇلمانلار ئالدىدا كەمتەر بولۇش بىلەن ئۆزىمىزنى ئوڭشايمىز. چۈنكى ھەدىس شېرىپتە، كىمكى ئاللاھ ئۈچۈن كەمتەر بولسا، ئاللاھ سوبھانە تائالا ئۇنىڭكى ئابرۇيىنى يۇقىرى قىلىۋېتىدۇ دېگەن. بۇ قەلب كېسەللىكلىرىدىن ئىككىنچىسى پەخىرلىنىش، داۋاملىق ئۆزى بىلەن پەخىرلىنىش. ۋە مەن، مەن دېگەننىڭ دەپ مۇشۇنداق ئۆز ئۆزى پەخىرلىنىش، ۋە باشقىلارنى كۆزگە ئىلماسلىق. بۇمۇ قەلبنىڭ كېسىلى. بۇ قەلب كېسەللىرىدىن يەنە رىياكارلىق. ئەمدى بۇ رىياكارلىق بولسا قانداق ئىش دېگەن چاغدا، مۇشۇ ئاز تولا مال-دۇنيانى دەپ ۋە يۈز-ئابرۇينى دەپ ئۆزىدە يوق نەرسىنى بار قىپ كۆرسىتىش. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەلى رەزىيەللاھۇ ئەنھۇ دېگەن، سەن بىر ئىنساندا رىيا بارمۇ يوقلۇغىنى بىلىش ئۈچۈن، سەن ئوخشاش بىر ئىشنى جامائەتلەر بىلەن يېقىن دوستلىرىڭ بۇرادەرلىرىڭ بىلەن قىلساڭ قانداق قىلىسەن ئۆيدە يالغۇز قىلساڭ قانداق قىلىسەن مۇشۇنىڭغا قاراپ ئەگەر سەن ئاشۇنى ئوخشاش ئىش جامائەت بىلەن بىللە بولساڭمۇ ئوخشاش يالغۇز يەردىمۇ ئوخشاش قىلساڭ دېمەك سەندە رىيا يوق ئەمما جامائەت بار يەردە نامازنى شۇندا ئەستايىدىل ئوقۇپ سالام قىلساڭ شۇندا كۈلۈمسىرەپ شۇندا ئېسىل تۇرۇپ ئۆيگە كىرسەڭلام يا يالغۇز قالغان يەردە يا خوتۇن بالىلىرىنىڭ ئالدىدا ناھايىتى مۇشۇنداق ئەخلاقسىزلىق ئىشلارنى قىلساڭ، جامائەت ئالدى سېنى ياخشى ئادەم دېسە، ئۆيگە كىرسەڭ بىر خىل بولساڭ، يەنى سەن ئوخشاش ئىشنى ئىككى خىل قىلساڭ، دېمەك سەندە رىياكارلىق بار دەيمىز، دەپ مۇشۇ بىر ئادەم ئۆزىدە رىياكارلىقتىن ئىبارەت بۇ قەلبىي كېسەلنىڭ بار-يوقلۇغىنى دىئاگنوز قويىدىغان ئۆلچەمنى بىزگە دەپ بەرگەن. مانا بۇنى داۋالىمىساق، بىزنىڭكى ئاخىرقى ھاياتىمىز ياخشى ئاياغلاشمايدۇ قېرىنداشلار. تۆتىنچىسى بولسا مۇشۇ ھەسەتخورلۇق كېسىلىدىن قەلبنى داۋالاش. ئەمدى بۇ ھەسەتخورلۇق دېگەندە ئاللا باشقىلارغا بىر نېمەت بەرسە، پۇل بەرسە، ئىلىم بەرسە، ياخشى پەرزەنت بەرسە، ياخشى ئايال بەرسە، شۇنىڭغا ھەسەت قىلىپ، ئاشۇنىڭ بۇ يوقاپ كەتسىكەن دەپ ئاللا باشقىلارغا بەرگەن نېمەتنىڭ يوقاپ كېتىشىنى ئارزۇ قىلغان ئادەم بۇنى ھەسەتخور دەيمىز. ئەمدى بۇ ھەسەتخورلۇق بىر كېسەل بولۇپ، بۇ ئالدى بىلەن تېخى مۇشۇ ھەسەتخور ئۆزىنى ۋەيران قىلىدۇ. ئۈچ ھەسەتخور بىر يەرگە كېلىپ گەپلىشىپ قاپتۇ-دە. بىرىنچىسى دەپتۇ، مەن ھېچكىمگە بىر ياخشىلىق قىلىشنى خالىمايمەن دەپتۇ-دە بىرىنچى ھەسەتخو. ئىككىنچى ھەسەتخو دەپتۇ، مەن بىر ئىنساننىڭ يەنە بىر ئىنسانغا ياخشىلىق قىلىشنى خالىمايمەن دېسە، ئۈچىنچى ھەسەتخو دەپتۇ، بىر ئادەمنىڭ ماڭا ئۆزۈمگىمۇ ياخشىلىق قىلىشنى خالىمايمەن دەپ، مانا مۇشۇ ھەسەتخو دېگەن مۇشۇنداق، ھەتتا باشقىلارنىڭ ئۆزىگە ياخشىلىق قىلسىمۇ ئۆزى شۇنى كۆرەلمەيدۇ ئەمدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ھەسەتخو بىر ئوتقا ئوخشايدۇ ئالدى بىلەن ئىگىسىنى كۆيدۈرۈپ ئاندىن كېيىن باشقىلارنى كۆيدۈرىدۇ دەپ قويىدۇ مانا بۇنى داۋالاش ئارقىلىق قەلبىمىزنى بۇ كېسەلدىن خالىي قىلىشىمىز كېرەك قېرىنداشلار ۋە شۇ قاتارلىق داۋاملىق تائەت ئىبادەت بىلەن بولۇش دەپ يەنە بىر نەچچە مۇشۇنىڭغا ئالاقىدار مەسىلىلەر بار ئاساسلىق قېرىنداشلار بىزنىڭ خاتىمىمىز ياخشى بولسۇن دېسەك ئالدى بىلەن نىيىتىمىزنى رۇسلاش قەلبىمىزنى ھەر خىل كېسەللەردىن خالىي قىلىش ئاندىن كېيىن مۇشۇ ئۆلۈم ئۈچۈن ھەر بىر ھالەتتە ياخشى ئەمەللەر بىلەن مەشغۇل بولۇش، ئاللا رازى بولىدىغان سورۇندىن قېپىپ قالماسلىق، ئاللا رازى بولمايدىغان سورۇنغا بېرىپ قالماسلىق بىلەن بىزنىڭكى ئاللانىڭكى مۇشۇ بىزگە ئاخىرقى ياخشى ئۆلۈم بېرىشنى ئاللاغا دۇئا قىلىش مانا بۇ ئەڭ ئاخىرقى مۇشۇ ھۆسنۇل خاتىمە بولۇشقا ياردىمى بولىدىغان ئەمەللەر قېرىنداشلار. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاللا سوبھانە تائالادىن ئۆزۈمنىڭ، ۋە مۇشۇ سورۇندىكى قېرىنداشلىرىمنىڭ ۋە مۇشۇنى ئاڭلىغان بارلىق قېرىنداشلارغا ياخشى ئۆلۈم بېرىشنى، شېھىتلارچە ئۆلۈم بېرىشنى، مۆمىنلەرچە ئۆلۈم بېرىشنى ئاللادىن تىلەيمەن. ئەمدى بىز شۇ كاتتىلىرىمىزنىڭكى تارىخىنى ئوقۇيدىغان بولساق، نۇرغۇن ساھابىلەرگە شۇنداق ياخشى ئۆلۈمنى بەردى، ئابدۇللا ئىبن جەھشىگە ئوخشاش. مۇشۇ ئومار ئىبن ئابدۇلئەزىز يەنە، بەشىنچى خەلىپە دەپ ئاتالغان ئومار ئىبن ئابدۇلئەزىز يەنە ئۆمەر رەزىياللاھۇنىڭكى چەۋرىلىرىدىن بولىدۇ. مۇشۇ ئادەم مۇشۇ كېسەل بولۇپ ئەجىلى يېقىنلىشىپ قالغان چاغدا ئائىلىسىنى مېنىڭ قېشىمدىن ھەممەڭلار چىقىپ كېتىڭلار دېدى دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بىز چىقىپ كېتىپ قىزى فاتىمە بىلەن ئوغلى ئىككىمىز ئىشىك تۈۋىدە تۇرساق دادام ۋاي كېلىڭلار ئوبدان كەپسىلە ماشائاللا كېلىڭلار دەپ گەپ قىلىپ ئاخىرسىدا ۋاي ئەزرائىل مەن سېنى قارشى ئالىمەن دەپ ئەشھەدۇ ئەللا ئىلاھە ئىللاللا دەپلا شۇنداق دېدى، شۇنداق كىرسەك روھى چىقىپتۇ. ھەممىڭلار بىلىسىلەر، مانا شۇ ئىمام غازالىي رەھمەتۇللا ئەلەي ئۆلۈپ كېتىدىغان كۈنىسى بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭكى ئائىلىسىگە، مەن بۈگۈن ئەزرائىل بىلەن ئۇچرىشىمەن، ئەمدى بۇ پەرىشتە بىلەن ئۇچرىشىدىغان ئادەم ياكى چوڭراق بىر مەسئۇل بىلەن ئۇچرىشىدىغان ئادەم چوقۇم تەييارلىق قىلىشى كېرەك، دەپ ئائىلىسىگە ماڭا سۇ ئەكىپ بېرىڭلار، دېدى. سۇ ئەكىپ يۇيۇنۇۋالدى. شۇنىڭ بىلەن پاكىز ئاق كىيىمنى كىيىپ ئىككى رەكەت ناماز ئوقۇدى ئاندىن كېيىن ئۆيدىكىلەرگە ھەممەڭلار چىقىپ كېتىڭلار دېدى دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن بىز بىردەم تۇرۇپ كىرسەك ئوڭ تەرىپىنى بېسىپ ئوڭ قولىنى ئوڭ ئېڭىكىنىڭ ئاستىغا قويۇپ مۇشۇنداق يېتىپتۇ قارىساق بىر پارچە خەت قالدۇرۇپ قويۇپتۇ ئاشۇ پېتى دۇنيادىن كېتىپ قاپتۇ خېتىدە بولسا مېنى مۇشۇنداق ئۆلۈك ھالەتتە كۆرۈپ، غەمكىنلىك بىلەن ماڭا يىغلىغان قېرىنداشلىرىم، سىلە مېنى ئۆلۈك دەپ قالماڭلار. بۇ جەسەت مەن ئەمەس، مەن بولسام بىر قۇشقاچ، بۇ جەسەت بولسا مېنىڭكى قەپىزىم، مەن قەپىزىمدىن چىقىپ پەقەت ئۇچۇپ كەتتى، دەپ مۇشۇنداق يېزىپ قويۇپتۇ، دېگەن. ئەمدى دېمەك مۇشۇنداق ياخشى ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى ئۈچۈن مۇشۇنداق ياخشى ئۆلۈم بەرگەن كىشىلەرنىڭكى بىز مۇشۇ ئومار ئىبن ئابدۇلئەزىزنىڭ تارىخىنى ئوقۇيدىغان بولساق ئادەمنىڭ ئەقلىنى ھەيران قالدۇرغۇدەك مۇشۇنداق ئادەملەر ئومار ئىبن ئابدۇلئەزىز بۇ كىشىنىڭكى بىر خىزمەتكارى بار ئىدى مۇزاھىم دەپ بۇ مۇزاھىم دەيدۇ مۇش ئومار ئىبن ئابدۇلئەزىز خەلىپە بولۇشتىن بۇرۇن سەككىز مىڭ دىرھەمگە بىر تون كىيىم ئېپ بەرسەم نېمانداق بىر ژىرىك كىيىم دېگەن دەيدۇ

ئەنە بۇ ئادەملەرنىڭ تارىخىنى ئوقۇيدىغان بولساق ھەيران قالىمىز. ئىمام غازالىنىڭمۇ بىز بىلىمىز مۇشۇ ئىھيا ئۇلۇمىددىن دەپ ئىسلامنى گۈللەندۈرۈش دېگەن كىتابى مۇشۇ ئىسلامنىڭكى ئەخلاق ئەدەپ مۇشۇ مەنىۋى كېسەللىكنى داۋالاشتا ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتىدىغان كىتاب يوق. بۇمۇ ئاجايىپ ئاجايىپ ئىسلام ئۈچۈن خىزمەت كۆرسەتكەن ئادەملەر. شۇنىڭغا ئاللا بۇ كىشىلەرگە مۇكاپات قىلىپ ئۆزىنىڭ ئۆلۈمىدىن بېشارەتلەر بېرىپ. نېمە دېگەن ئېسىل ئۆلۈم بۇ! شۇ يۇنۇپ ئاق كىيىملەرنى كىيىپ، ئىككى رەكەت نامازلارنى ئوقۇپ، ئوڭ تەرىپىنى بېسىپ يېتىپ، سۈننەت بويىچە مۇشۇنداق ئېسىل ئۆلۈپ كېتىدىغان قېرىنداشلىرىمىز. مانا بۇ ئىنساننىڭكى نامە-ئامالنىڭكى ئاخىرقى خۇلاسىسى. مەن بىر دوختۇرنىڭ شۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم. مۇشۇ رىيادتا، سەئۇدى ئارىبىستاننىڭ رىيادتا، بىر دوختۇر دەيدۇ،

قۇلىقىنى بالىنىڭ ئاغزىغا يېقىپ ئاڭلاپ شۇنىڭ بىلەن تۇردى شۇنداق ئۇ بالا تۈگەپ كەتتى دەيدۇ تۈگەپ كېتىپتۇ بۇ دوختۇر دېگەن شۇنداق يىغلاپ كەتتى دەيدۇ شۇنىڭ بىلەن مانا نېمە بولدى ساڭا بۇ بىزنىڭ بۇ دوختۇرخانىمىزدا بىرىنچى قېتىم ئۆلۈپ قالغان بالا بولمىسا بۇ كۈندە بىزدە ئادەم ئۆلۈپ تۇرسا نېمە دەپ يىغلاپ كەتتىڭ دېسەم دەيدۇ ھېلىقى دوختۇر ئۇ بالا مېنى چاقىرىپ سەن مەسئۇل دوختۇرمۇ دېدى ھە دېسەم كېلە دەپ قولۇمنى تۇتۇپ ھەي دوختۇر جاپا تارتما مەن ھامىنى كېتىمەن سەن ئەتراپىڭدا ئادەمنى كۆرمەيۋاتامسەن بىر مۇنچە ئادەملەر

مەچىتنىڭكى بىرىنچى سەپتىن قالمايدىغان ئىمام مەخدۇمنىڭ يېنىدىن ئايرىلماي داۋاملىق دەۋەت تەبلىغنى تىڭشاپ تۇرىدىغان شۇنداق بىر ياخشى دىندار بالىتى دەپ ئاتا-ئانىسى شۇنداق دېدى دېدى ئەمدى دېمەك بىزنىڭكى مۇشۇ ئاخىرىتىمىزنىڭكى ياخشى بولۇش ئۈچۈن بىز داۋاملىق ئاللانىڭ رىزالىقىنى ئىستەپ تۇرۇشىمىز كېرەك بىز بۇ ئىشلاردا ئەمدى ئاش بۇرۇنقى كاتتىلىرىمىزنىڭ ساھابىلەرنىڭ تابىئىنلەرنىڭكى يولىنى تۇتماي تۇرۇپ بىزنىڭكى بۇ دۇنيا ئاخىرەت ئىشلىرىمىزدا ياخشىلىق يوق شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئاش دىننى ئاش بارلىق ئومۇميۈزلۈك دىننىڭكى بارچە چوڭ ئىشلىرى ۋە شاخچە مەسىلىلەرنى ھەممىنى تولۇق ئېلىپ بېرىش قۇرئان ھەدىسنىڭكى يولىنى بىزنىڭ ھاياتلىقتا ئەمەلىي تەتبىقلاش ۋە بىزگە ئاللاھ ئارتقان دىنىي مەسئۇلىيەتنى تولۇق ئىجرا قىلىش قېرىنداشلار دېمەك، ئەمدى بۇ ئىنساننىڭكى ئاخىرقى ھاياتىنىڭ ياخشى بولۇشى، ئۇ ئاخىرقى ۋاقىتتىكى شۇ ئۆلىدىغان چاغدىكى مۇنداق تاسادىپىيلا بىر ياخشى ئىشنى قىپ قېلىپ ياخشى ئۆلۈپ كېتىدىغان ياكى تاسادىپىيلا بىر يامان ئىشنى قىلغاندا ئۆلۈپ كېتىدىغان ئىش ئەمەس. بۇ ئاش بۇرۇنقى ئاش ئەمەللىرىگە باغلىقلىق. مەسىلەن، بىز مۇشۇ دۇنيادىمۇ بىر جىنايەت ئۆتكۈزۈپ قالساق، بىزنىڭكى ئارخىپىمىزنى تەكشۈرۈپ، بۇرۇندىن نېمە ئىش قىلغان دەپ بىردىن بىردىن تەكشۈرۈپ، شۇنىڭغا قارىتا ھۆكۈم چىقىرىدۇ. ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش بىزنىڭ بۇ مۇشۇ ئاخىرقى ھاياتىمىزدىكى ئەڭ ئاخىرقى قىلىدىغان ئىشىمىزنىڭكى ياخشى بولۇپ ئۆلەپ كېتىشىمىز يا يامان ئىش ئۆلەپ كېتىشىمىز بىزنىڭ ئاشۇ بۇرۇن قىلغان ئەمەللىرىمىزنىڭ نەتىجىسى ۋە خۇلاسىسى قېرىنداشلار. بىزنىڭكى مۇشۇ ھاياتىمىزدا تۇتۇپ كەلگەن يولىمىز قانداق بولسا بىزنىڭ ئاخىرقى ئۆلەپ كېتىشىمىز شۇنداق بولىدۇ. ياخشى بولسا ياخشى بولىدۇ، بۇرۇن تۇتقان يولىمىز يامان بولسا، چوقۇم بىز يامانلىق ئۈستىدە ئۆلۈپ كېتىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز داۋاملىق ھەر بىر ھالەتتە شەرىئەتنىڭكى كۆرسەتمىسى بويىچە زادى قىلچە ئۇ يان بۇ يېنىغا قېيىپ كەتمەي، ئاللا ۋە ئاللانىڭ رەسۇلىنىڭكى كۆرسەتمىسى بويىچە ياشىشىمىز كېرەك. ئەمدى سوئۇل خاتىمە، يەنى بىر ئادەم قانداق قىلغان چاغدا، يامان ئۈستىدە ئۆلەپ كېتىدۇ. ۋە بۇنىڭكى سەۋەبلىرى نېمە؟ دېگەن چاغدا ئۆلىمالىرىمىز بۇنىڭ سەۋەبىنىڭ بىرسى مۇشۇ ئۈمىد ئارزۇنىڭ ناھايىتى كۆپ بولۇشى دەيدۇ. يەنى قۇرۇق يەنى ئۈمىد ئارزۇنىڭ كۆپ بولۇشى دېگەن گەپ ماندا دېگەن گەپ ئەمدى بۇ ئارزۇنىڭكى ناھايىتى ئۇزۇن بولۇشى دېگەن گەپ مەسىلەن مېنىڭ دادام يەتمىش ياشتا ئۆلگەن مەن ئەمدى تېخى ئوتتۇز ياشقا كىردىم. ۋاي تېخى مەن ياشايمەن تېخى خېلى بارغۇ قىلىۋالىمەن ئىنشاللا ياكى قېرىندىشىم ما ئاللا يولدا ئاز پاز بى ما ئاللا بەرگەن مال مۈلكىڭدىن قىل دېسە ۋاي ھازىر دېگەن بۇ كىچىك ئىشلار تېخى چوڭ ئىشلار ئالدىمىزدا بار شۇ چوڭ ئىشلار كەلگەن چاغدا قىلىمەنغۇ ۋاي قېرىندىشىم ما ئاللا يولدا بى يا ساڭا ھەج پەرز بوپتۇ ۋاي تېخى بارغۇ ئالدىرمايمىزغۇ بىز ياشقۇ دېگەندەك مانا مۇشۇنداق قۇرۇق ياكى يوق ئارزۇنى كۆپ قىلىش مۇشۇ ئىنساننىڭكى يامان ئۆلۈمدە ئۆلۈپ كېتىشنىڭ سەۋەبى بىر شۇ دەيدۇ. ۋاي قېرىندىشىم، ما تۆۋە قىلىڭ، قېرىندىشىم، ما يولدىن يېنىڭ، بۇ خاتا يول دېسە، ۋاي تېخى ئالدىرىماي تۆۋە قىلىمىزغۇ، ئىشقىلىپ ئىنشاللا، مەن مۇنداق بىر ئىشىمنى ئوڭشىۋېلىپ ئاندىن كېيىن تۆۋە قىلساممۇ ئۈلگۈرىمەنغۇ دەيدىغاندەك مۇشۇنداق قۇرۇق ئارزۇ ئۈمىدلەرگە توشۇپ كەتكەن قەلب مانا بۇ ئاخىرقى ھاياتىدا ياخشى ئۆلۈمدە ئۆلەلمەيدۇ دەيدۇ. ئىككىنچىسى ئەندى مۇشۇ يامان ئۆلۈمگە ئۆلۈپ كېتىشكە سەۋەب بولىدىغان ئىككىنچى ئىش زۇلۇم. ئەندى بۇ زۇلۇم دېگەننىڭكى ئۈچ تۈرگە بۆلۈنىدۇ. بىرىنچىسى مۇشۇ ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالانىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنماي، رەسۇل ئەكرەم ساللاللهۇ ئەلەيھىۋە سەللەمنىڭ يول يورۇقى بويىچە ياشىماي ئۆز ئۆزىگە زۇلۇم قىلغانلىق. مانا بۇ زۇلۇمنىڭ ئەڭ بىرىنچىسى. ئىككىنچىسى، مۇشۇ دىننىڭ پەرزلىرىنى، ۋاجىپلىرىنى، سۈننەتلىرىنى ئادا قىلماي، دىننىڭ يەر شارىدا ئومۇملىشىشى ئۈچۈن خىزمەت قىلماي، ئۆزىنىڭ بىر ئاز-تولا ۋاقتىنى، ئاز-تولا پۇلىنى دىن ئۈچۈن چىقارماي، مۇشۇ دىننىڭ خورلىنىشىغا قاراپ تۇرغان ئادەم ئىككىنچى زالىم بولىدۇ. ئۈچىنچى زالىم بولسا، ئىنسانغا زۇلۇم قىلغان، ھايۋانغا زۇلۇم قىلغان، ئۆزىنىڭ بالىلىرىغا، خوتۇن بالىلىرىغا زۇلۇم قىلغان ئادەم ئۈچىنچى زالىم بولدى ئەمدى. بۇ زالىم ئۈچ. بىرى گۇناھ-مەسىيەت قىلىش بىلەن ئاللانىڭكى بۇيرۇق-پەرمانلىرىنى ئىجرا قىلماسلىق بىلەن ئۆز-ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان. ئىككىنچىسى دىنغا زۇلۇم قىلغان، ئۈچىنچىسى ئىنسانغا يا ھايۋانغا زۇلۇم قىلغان. مۇشۇ زالىملىق، يەنى سوئىل خاتىمە، يەنى ئاخىرقى ھاياتنىڭ يامان بولۇشىغا سەۋەب بولىدىغان ئىككىنچى ئىش. ئۈچىنچى ئىش، مۇشۇ غەپلەتتە ياشاش. ئەي قېرىندىشىم ما دىن ئۈچۈن خىزمەت قىلايلى قېرىندىشىم ما ئىبادەتنى قىلايلى دېسە بولىدۇ بولىدۇ بولىدۇ بولىدۇ دەپ قويۇپ خالىغان چاغدا ئوقۇپ بۇ نامازنى خالىغان چاغدا ئوقۇماي يىلدا ئايدا بىرەر قېتىم ئىسلام ئۈچۈن بىر خىزمەت قىلىپ قويماي دىن ئۈچۈن خىزمەت قىلىپ قويماي بىرەر مۇسۇلمانغا بىر پايدا يەتكۈزمەي مۇشۇنداق غەپلەتتە ياشايدىغان قېرىنداشلىرىمىز ئەگەر بۇنداق ياشىسىڭىز سىز ئاخىرقى ئۆلۈمدە يامان ئۆلۈمدە ئۆلۈپ كېتىپ قالىسىز. تۆتىنچىسى، مۇشۇ دۇنيا بىلەن ئالدىراش بوپ كېتىش. يەنى مۇشۇ ئاللا بۇيرۇغان پەرزلەرنى ۋاقتىدا ئادا قىلماسلىق. نېمە ئىش قىۋاتسا شۇ پۇل تاپىمەن، نېمە ئىش قىۋاتسا پۇل تاپىمەن. ۋاي قېرىندىشىم دىن ئۆگەن، قۇرئان ئۆگەن، ئىسلام ئۆگەن دېسە ۋاي بەك ئالدىراش، ۋاقتىم يوق دەپ مۇشۇ پۈتۈن مال دۇنيا بىلەن مۇشۇ يەپ ئىچىش بىلەن ئۆزىنىڭكى شەھۋەتلىرىنى قاندۇرۇشلارلا مۇشۇنداق ئالدىراپ مۇشۇ دۇنياغا مەشغۇل بولاپ كەتكەن ئادەملەر دۇنياغا بېرىلىپ كەتكەن ئادەملەرنىڭكى ئاخىرقى ئۆمرى ياخشى بولمايدۇ دەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ماش ئىبن قەييىم رەھمەتۇللا ئەلەي ئۆزىنىڭكى ئەل پاۋائىد دېگەن كىتابىدا، ئەل جاۋابىل كاپى دېگەن كىتابىدا مۇنداق دېگەن. مەن بىر ئادەمنىڭكى بىر سودىگەرنىڭكى سەكراتقا چۈشۈپ قالغان چاغدا قېشىغا بېرىپ قاپتىمەن. شۇئان ھەي قېرىندىشىم لا ئىلاھا ئىللاللا دە دېسەم. ۋاي پالاننىڭ ئۆيى ئەرزان ئىكەندۇق سەن بېرىپ ئۇنى ئال دەيدۇ، ۋاي پالانا دۇكاننىڭ ئىجارىسىنى يىغ دەپ مۇشۇنداق دەپ ئۆلۈپ كەتتى دەيدۇ. يەنە بىر ئادەمنىڭ قېشىغا بېرىپ لا ئىلاھا ئىللاللا دە دېسەم سەكرات چۈشۈپ قاپتىكەن. ۋاي شاھنى چۈشمەي ماتكىنى چۈشمەمسەن سالدات قېنى دەپ ئاشۇ قەرتنىڭ گېپىنى قىلىۋاتىدۇ، شۇنداق ئۆلۈپ كەتتى دەيدۇ. يەنە بىرسىنىڭ قېشىغا بېرىپ لا ئىلاھا ئىللاللا دە دېسەم. ۋاي مەن ئاللىبۇرۇن بۇ لا ئىلاھە ئىللاللانى كاپىر مەن بۇنى ئىنكار قىلىپ كەلگەن ئادەممەن دەپ ئۆلۈپ كەتتى سورىسام بىر ھاراقكەش ئادەم ئىكەندۇق زابوي ئىكەندۇق دەپ مۇشۇنداق ئاش ئاخىرقى ئادەمنىڭ مۇشۇنداق ئۆلۈپ كەتكەن توغرىلىق بىر نەچچە قىسسىلەرنى بۇ ئادەم سۆزلىگەن ئۆزى بىۋاسىتە قاتناشقان ھەم دېمەك مۇشۇنداق دۇنيا بىلەن ياشىغان ئادەم بولسا لا ئىلاھە ئىللاللا دەڭ دېسە ۋاي ئا پۇلنى پالانىغا بەر پالانى پۇل نەچچە بولۇپ كەتىدۇ مۇشۇنداق دۇنيانى گېپىنى قىلىپ قالىدىغان ئىش بار قېرىنداشلار ئەنە بەشىنچىسى مۇشۇ بىخەستىلىك بىلەن ياشاش ئۆزىنىڭ مۇشۇ ئوقۇۋاتقان نامىزى قوبۇل بولۇۋاتامدۇ بولمايۋاتامدۇ مۇشۇ ئۆزى قانداقراق ياشاۋاتىدۇ ئۆزىدىن ھېساب ئالماي ئىنشائاللا جەننەتكە كىرىمىز ھېچكىم كىرەلمەي مەن كىرىمەن دەپ مۇشۇنداق بىخەستىلىك بىلەن ياشاشمۇ مۇشۇ بىزنىڭكى ئاخىرقى ئۆلۈمىمىزدە يامان ئۆلۈشنىڭ سەۋەبى ھەتتا بەزى قېرىنداشلىرىمىز مۇشۇنداق ئۆزىنى ئەقىللىق چاغلاپ، ۋاي ماڭا ھېچقانداق بىر مۇسىبەت كەلمىدى، ماڭا ھېچقانداق مېنى سولاپ قويمىدى، مەندىن پاكا ئالمىدى، مېنى ئۇنى قىلمىدى ۋاي دەپ مۇشۇنى ئۆزىنىڭ تېخى ئەقىللىقلىقىدەك مۇنداق ھېس قىلىپ قالىدۇ. مەن ئەقىللىق بولغانلىقتىن، مانا مەنمۇ مۇسۇلمانغۇ، مېنى ھېچكىم بىر ئادەم بىر نەرسە دېمىدى، مېنى ئۇرۇپ باقمىدى، سولاپ باقمىدى، تىللاپ باقمىدى. ئا گۇيلار شۇ دۆتلۈك قىلىپ، كاللىسىنى ئىشلەتمەي شۇنىڭغا ياتىدۇ تۈرمىدە، شۇنىڭغا ئېتىلىپ كەتتى، شۇنىڭغا سولايدۇ. مانا بىزنى مانا مۇنداق قىلىۋاتىدۇ دەپ مۇشۇنداق بىر خىل نادانلارچە ياشاش مۇشۇمۇ ئاخىر ئۆلۈمدە ياخشى ئۆلۈپ كەتمەسلىكنىڭ بىر خىل سەۋەبى بولىدۇ دەيدۇ. ئەمدى ئاللا سۇبھانە ۋە تائالا ھەرقايسىلىرىمىزنى مۇشۇنداق يامان ئۆلۈمدە ئۆلۈپ كېتىشتىن ساقلىسۇن. بۇ سەئۇدى ئەرەبىستاندا بىر ئوتتۇز يىل مۇشۇ مېيىتنى يۇيۇپ قاتناشقان بىر شەيخ بار، بىر ئۇستاز بار. بۇ شەيخ ئەمدى نۇرغۇن گەپلەرنى قىلىپ بەردى. شۇ قاتاردا. ئايالىم بىر قىز بالىنى ژۇغىلى كىرىپتىكەن دەيدۇ. ژۇغىلى كىرىپ بۇ ژۇپ بوپ كېپەنلەيلى دېسە، بۇ قىز بالىنىڭكى بىر قولى بېلىگە، بىر قولى ئاسمانغا چىقىپ خۇددى بىر مۇنداق بىر ئۇسسۇل ئويناۋاتقان ھالەتكىلا كېلىپ قالدى دەيدۇ. يەنە بىر ئانى قىلىپ مانى قىلىپ ئوڭشاپ قويساق يەنە شۇنداق قىلىپ قالدى، يەنە ئوڭشاپ قويساق يەنە شۇنداق بولاپ قاپتۇ دەيدۇ. شۇ ئامال يوق ئەمدى مۇشۇ پېتى دەپنە قىلىۋېتەيلى دەپ شۇنداق كۆڭلىمىز يېرىم بولۇپ، ئايالىم بۇ قىز بالىنى سۈرۈشتە قىلسا دەيدۇ، بۇ قىز بالا بىر تويغا بېرىپ، شۇ تويدا ئۇسسۇل ئويناۋاتقان يەردە شۇ يەردىلا جېنى چىقىپ كېتىپ ئۇ ئاتا ئانىسى دەپتۇ جېنى چىقىپ كەتكەن چاغدا ئۇنداق ئەمەستى نورمالتى دەپتۇ بۇ قانداق بولاپ قالغاندۇ دەپ ئاشۇ ژۇغان چاغدا دەيدۇ ئۆلۈپ كەتكەن چاغدا ئۇنداق ھالەت ئەمەس جايىدا نورمال تۇرۇپتىكەن ژۇپ بولۇپ بىر كېپەنلەيلى دېسە مۇشۇنداق بىر قولى ئاسماندا بىر قولى بەلدە يۈرگۈدەك يەنە ئوڭشاپ قويسا يەنە تۇرۇپ ئاشۇنداق بولاپ قالغۇدەك شۇنىڭ ئۈچۈن قېرىنداشلىرىمىز ئاللا سۇبھانە تائالا سىلىنى ۋە بىزنى ۋە پۈتۈن مۇسۇلمانلارنى مۇشۇنداق يامان ئۆلۈمدىن ساقلىسۇن. دەرسىمىز بىر يەرگە بېرىپ قاپتۇ ئىنشائاللا ئەتە مۇشۇ ئۆلۈم دېگەن شۇ روھنىڭكى جەسەتتىن ئايرىلىش بىلەن باشلىنىدۇ ئەتە شۇ دەرسىمىزنى سۆزلەيمىز ۋە سەللى ئاللاھۇممە ئەلا سەييىدىنا مۇھەممەدىن ۋە ئەلا ئالىھى ۋە سەھبىھى ۋە سەللەم.